ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນແລະເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ວັດທະນະທຳຕາເວັນຕົກເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ແຊກຊ້ອນເຂົ້າມາໃນບ້ານເມືອງເຮົາ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງນິດໄສຂອງຄົນລາວເຮົາຫຼາຍຄົນໃນປັດຈຸບັນ ເຊັ່ນວ່າ ການດື່ມກາເຟ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນໃນເມືອງ ຫຼືຊົນນະບົດບາງແຫ່ງ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຮ້ານອາຫານ ທີ່ປະຊຸມ ຫຼືຕາມແຄມຖະໜົນຫົນທາງ ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າມີຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍດື່ມກາເຟ ຄົນທີ່ ມັກດື່ມຈະຕິດກິ່ນຫອມຂອງກາເຟທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈາກການສະກັດ ຈົນກາຍເປັນເຄື່ອງດື່ມຍອດນິຍົມ ຈົນໃນບາງສະຖານທີ່ມີການຈັດແບ່ງເວລາເພື່ອດື່ມກາເຟລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ ສຳລັບທ່ານທີ່ຂັບລົດ ຫຼືເ ຮັດວຽກແລ້ວເຫງົານອນ ເມື່ອດື່ມກາເຟຫຼືໂອລ້ຽງກໍຈະຮູ້ສຶກບໍ່ເຫງົານອນ ແລະຮູ້ສຶກສົດຊື່ນຂຶ້ນມາອີກ ມີກຳລັງໃນການເຮັດວຽກ ມີແຮງໃນການຂັບລົດຕໍ່ໄປໄດ້ ນີ້ແຫຼະຄືທີ່ມາຂອງການຕິດກາເຟ ແຕ່ຢ່າຟ້າ ວສະຫຼຸບວ່າການດື່ມກາເຟມີປະໂຫຍດ ເພາະວ່າໃນກາເຟນັ້ນມີສານຄາເຟອິນ ເຊິ່ງມີລິດໃນການກະຕຸ້ນປະສາດສ່ວນກາງຂອງຄົນເຮົາ ຄາເຟອິນເຮັດໃຫ້ປະສາດຕື່ນຕົວ ແຕ່ການຕື່ນຕົວແບບນັ້ນຈະແກ່ຍ າວໄດ້ພຽງໄລຍະສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ ສານນີ້ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມອ່ອນເພຍຂອງຮ່າງກາຍໝົດໄປ ເພາະເມື່ອລິດຂອງສານຄາເຟອິນໝົດໄປ ຜູ້ດື່ມກໍຈະຍິ່ງອ່ອນເພຍລົງກວ່າເກົ່າ ນອກຈາກນີ້ ສານຄາເຟອິນຍັງຫຼ ອນປະສາດເຮັດໃຫ້ຄົນ ຮູ້ສຶກກັບວ່າແຂງແຮງ ຕື່ນຕົວບໍ່ເຫງົານອນ ນີ້ແຫຼະຄືກົກປາຍສາເຫດໜຶ່ງຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດທີ່ຮ້າຍແຮງຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ເມື່ອເຮົາດື່ມກາເຟ ສານຄາເຟອິນຈະໄປກະຕຸ້ນ ໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດນ້ຳຕານເພີ່ມຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງ ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ແລະ ຫາຍໃຈໄວຂຶ້ນ ຄວາມດັນໂລຫິດກໍສູງຂຶ້ນ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະຂັບຖ່າຍນ້ຳປັດສະວະອອກມາຫຼາຍກວ່າປົກ ກະຕິ ສານຄາເຟອິນເປັນສານເສບຕິດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີແຄລໍຣີ ບໍ່ມີວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດໃດໆ ມີແຕ່ລິດທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆ ພາຍໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄວຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ການດື່ມຄາເຟອິນໃນຮູບແບບຂອງ ກາເຟ ຫຼື ຢາບຳລຸງກຳລັງ ຄືກັບການຕີມ້າທີ່ໝົດແຮງເພື່ອໃຫ້ມັນແລ່ນໄວຂຶ້ນ ເມື່ອຖືກຕີມ້າກໍຈະແລ່ນໄວຂຶ້ນ ແຕ່ໄມ້ແສ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມ້າແຂງແຮງ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຕ້ອງດຶງເອົາພະລັງງານສຳຮອງມາ ໃຊ້ ຈຶ່ງຕ້ອງດື່ມຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອປຸກຕົນເອງຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈົນໃນທີ່ສຸດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍແບບຊຳເຮື້ອ ຕົກໃຈງ່າຍ ແລະ ຕິດກາເຟ ທ່ານທີ່ດື່ມກາເຟເປັນປະຈຳ ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າໂຕເອງຕິດ ຫຼື ບໍ່ ໃຫ້ລອງຢຸ ດດື່ມເບິ່ງວ່າຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ ອາການຈະມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ມີອາການປວດຫົວ ອ່ອນເພຍເປ້ຍລ່ອຍ ຄິດພວກເຂົາບໍ່ອອກ ມີອາການຊຶມເສົ້າ ອາການເຫຼົ່ານີ້ຈະຫາຍໄປໃນພິບຕາ ເມື່ອທ່ານດື່ມກາເຟເຂົ້າໄປ ນັ້ນສ ະແດງວ່າທ່ານຕິດກາເຟແລ້ວ ທ່ານໝໍ ມາຣິນ ຮາຣ໌ດິງ ແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລໂລມາລິນດາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີຄວາມສົນໃຈຢາກຮູ້ເຖິງລິດຂອງຄາເຟອິນ ວ່າມີຕໍ່ປະສາດຂອງຄົນເຮົາແນວໃດ ທ່ານໄດ້ ດຳເນີນການທົດລອງ ໂດຍການສີດສານຄາເຟອິນເຂົ້າໄປໃນໂຕຂອງແມງມຸມ ເຊິ່ງເທົ່າກັບຄົນດື່ມກາເຟ 2 ຈອກ ຜົນອອກມາກໍຄື ແມງມຸມຈະປ່ອຍໃຍຂອງມັນໄປທົ່ວທີບ ຍາວເຖິງ 48 ຊົ່ວໂມງ ຈົນເວລາຜ່ານ ໄປ 96 ຊົ່ວໂມງ ແມງມຸມຈຶ່ງປ່ອຍໃຍຕາມປົກກະຕິ ນັ້ນກໍສະແດງວ່າສານຄາເຟອິນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ສານຄາເຟອິນຈະຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນທີ່ດື່ມກາເຟເປັນເວລາດົ ນນານ ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ຄົນທີ່ດື່ມກາເຟເກີນມື້ລະ 6 ຈອກ ເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກຫົວໃຈວາຍ 2 ເທົ່າເມື່ອທຽບກັບຄົນທີ່ບໍ່ດື່ມ ເຮັດໃຫ້ໄຂມັນເພີ່ມຂຶ້ນ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກຄວາມດັນໂ ລຫິດສູງ ແລະ ໂລກຫົວໃຈວາຍກະທັນຫັນ ສານຄາເຟອິນເຮັດໃຫ້ກະເພາະປ່ອຍກົດອາຊິດເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີບາດແຜໃນກະເພາະ ແລະ ອັກເສບໄດ້ງ່າຍ ທ່ານໝໍຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນບາດແຜໃນກະ ເພາະ ເຊົາດື່ມກາເຟ ແລະ ດື່ມເຄື່ອງດື່ມອື່ນໆທີ່ປະສົມຄາເຟອີນ ກາເຟມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງລຳໄສ້ ເຮັດໃຫ້ການຍ່ອຍ ແລະ ການດູດຊຶມອາຫານໃນລຳໄສ້ຊ້າລົງ ເມື່ອອາຫານທີ່ຍ່ອຍບໍ່ສົມບູນຄ້ າງຢູ່ໃນລຳໄສ້ດົນນານ ຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານບູດເນົ່າ ແລະ ຈະມີອາການເບັ່ງທ້ອງ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດການເປັນມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ທ່ານຜູ້ຟັງເຫັນແລ້ວແມ່ນບໍ່ວ່າ ສານຄາເຟອີນມີຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງ ຄົນເຮົາແບບໃດ ນອກຈາກນີ້ ຄົນທີ່ດື່ມກາເຟຍັງສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກມະເຮັງມ້າມ ມະເຮັງພົກຍ່ຽວ ຍັງບໍ່ພໍ ສານຄາເຟອີນຍັງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍແຄວຊຽມ ແລະ ປ່ອຍອອກທາງປັດສະວະ ເຮັດໃຫ້ກ ານດູດຊຶມແຄວຊຽມຫຼຸດລົງ ຄົນທີ່ດື່ມມື້ລະ 2 ຫາ 3 ຈອກ ຈະມີໂອກາດເປັນໂລກກະດູກຜຸໄດ້ເຖິງ 69 ເປີເຊັນ ຖ້າດື່ມ 3 ຈອກຂຶ້ນໄປ ຈະສູງເຖິງ 82 ເປີເຊັນ ນອກຈາກນີ້ ຄົນທີ່ດື່ມກາເຟມັກມີບັນຫາມືສັ່ນ ແລະ ຄວບຄຸມ ຍາກ ບາງຄົນໃຈສັ່ນ ກາເຟເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ສຳລັບທ່ານຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາ ຕ້ອງຢຸດດື່ມໂດຍທັນທີ ເພາະຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ການດື່ມກາເຟຂອງຜູ້ເປັນແມ່ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງລູກນ້ ອຍໃນທ້ອງເຕັ້ນໄວກວ່າປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ອາຫານ ແລະ ເລືອດທີ່ໄປຫຼໍ່ລ້ຽງເດັກນ້ອຍນັ້ນຫຼຸດລົງ ລູກຂອງແມ່ທີ່ດື່ມກາເຟຈະມີນ້ຳໜັກນ້ອຍ ແລະ ຂໍແນະນຳແມ່ທຸກໆຄົນທີ່ໃຫ້ນົມແກ່ລູກ ຄວນຢຸດດື່ມກາເຟໂດຍທັ ນທີ ສຳລັບທ່ານຍິງທົ່ວໄປທີ່ນິຍົມດື່ມກາເຟຕ້ອງລະມັດລະວັງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍປ່ຽນແປງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ມີຖົງນ້ຳໃນເຕົ້ານົມໄດ້ ສ່ວນນ້ຳຊາເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ຄົນນິຍົມກັນຫຼາຍ ມີສານທີໂອໄຟລີນ ແລະ ສານທີໂອໂບຣມີນ ທີ່ອອກລິດຄ້າຍຄືກັນກັບສານຄາເຟອີນໃນກາເຟ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຫົວໃຈຂອງຄົນທີ່ດື່ມ ສະນັ້ນຈຶ່ງຂໍແນະນຳໃຫ້ເຊົາດື່ມ ຫັນມາດື່ມຊາສະໝຸນໄພທົດແທນ ເອົາລະທ່ານ ຜູ້ຟັງ

ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະໃຫ້ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານໄດ້ເລີຍ

lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ຊວນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ພະບັນຍັດ 10 ປະການຂອງສ າສະໜາຢູດາຍ ສາສະໜາຄຣິດ ກໍເໝືອນກັນ ເພາະມີແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກທີ່ດຽວກັນ ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳມາສະເໜີໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ໄດ້ເຫັນປະໂຫຍດຂອງການຮັກສາ ບໍ່ມີອັນໃດທີ່ພຣະເຈົ້າມອບໃຫ້ແ ລ້ວຈະຫຼ້າສະໄໝ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ສ້າງຊີວິດ ຈຶ່ງຮູ້ດີວ່າອັນໃດເໝາະສຳລັບຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະບັນຍັດຂໍ້ທີ 1 ທີ່ບອກໃຫ້ຍຶດໝັ້ນໃນພຣະເຈົ້າອົງດຽວ ຂໍ້ 2 ບໍ່ໃຫ້ສ້າງຮູບໃດ ໆແທນພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຂໍ້ທີ 3 ການບໍ່ເອີ່ຍພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ ສ່ວນຂໍ້ທີ 4 ນັ້ນເນັ້ນຄວາມສຳຄັນຂອງການພັກຜ່ອນໃນແຕ່ລະສັບປະດາ ໃນພຣະບັນຍັດຂໍ້ທີ 4 ຂອງພຣະບັນຍັດ 10 ປະການກ່າວວ່າ ຈົ່ງລະນຶກເຖິງວັນຊະບາໂຕ ຄືວັນຢຸດພັກວຽກງານ ຖືເປັນວັນບໍລິສຸດ ຈົ່ງເຮັດວຽກທັງສິ້ນຂອງເຈົ້າ 6 ວັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວັນທີ 7 ນັ້ນເປັນວັນຊະບາໂຕ ຖວາຍແດ່ພຣະເຢໂຮວາ ຫຼື ພຣະເຈົ້າຂອງ ເຈົ້າ ໃນວັນນັ້ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກໃດໆ ບໍ່ວ່າເຈົ້າເອງ ຫຼື ບຸດຍິງບຸດຊາຍຂອງເຈົ້າ ຫຼື ທາດທາສີທາສາຂອງເຈົ້າ ຫຼື ສັດໃຊ້ງານຂອງເຈົ້າ ຫຼື ຄົນຕ່າງດ້າວທີ່ມາອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຈົ້າ ເພາະໃນ 6 ວັນພະ ຢາເວຊົງສ້າງຟ້າ ແລະ ແຜ່ນດິນ ສ້າງທະເລ ແລະ ສັບພະສິ່ງຊຶ່ງມີຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນ ແຕ່ໃນວັນທີ 7 ຊົງພັກຜ່ອນ ເພາະສະນັ້ນພະຢາເວຊົງອວຍພອນໃນວັນຊະບາໂຕ ແລະ ຊົງຕັ້ງວັນນັ້ນໄວ້ເປັນວັນບໍລິສຸດ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ ຮັກແພງ ຄຳວ່າ ຊະບາໂຕ ມາຈາກຄຳວ່າ ຊາບັດ ຫຼື ໃນພາສາອັງກິດອ່ານວ່າ ຊາບັດ ເປັນຄຳໃນພາສາຮີບຣູ ຫຼື ພາສາຢິວ ແປວ່າຢຸດພັກຈາກວຽກງານ ໃນທີ່ນີ້ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ມະນຸດຢຸດພັກໃນການເຮັດວຽກ 6 ວັນ ເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງຢຸດເຮັດວຽກ ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈປະໂຫຍດຂອງການພັກຜ່ອນ ກ່ອນວ່າຈຳເປັນສຳລັບຄົນເຮົາຢ່າງໃດ ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາຄວນໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພາະການພັ ກຜ່ອນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ພັກ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ກຳຈັດຂອງເສຍອອກໄປ ສ່ວນທີ່ສຶກຫຼໍກໍໄດ້ຮັບການສ້ອມແຊມ ພະລັງງານກໍກັບຄືນມາເປັນປົກກະຕິ ນອກຈາກນີ້ ອາການ ຫຼື ບາດເຈັ ບຕ່າງໆ ກໍຈະດີຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ການພັກຜ່ອນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາດີຂຶ້ນ ມີອາຍຸຍືນຍາວດ້ວຍ ເຂົາໄດ້ມີການສຶກສາເລື່ອງການພັກຜ່ອນ ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນຍຸກການ ປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ ເຮົາໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ດວງອາທິດບໍ່ເຄີຍຕົກດິນ ຄົນເຮັດວຽກທັງວັນທັງຄືນ ຕໍ່ມາຢູ່ໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ມີການສຶກສາພົບວ່າ ປະເທດອັງກິດກຳນົດໃຫ້ຄົນ ເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ສັບປະດາລະ 74 ຊົ່ວໂມງ ກໍພົບວ່າ ຄົນງານເຮັດວຽກບໍ່ໄຫວ ຄົນງານຈະເຮັດງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດງານສັບປະດາລະ 48 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ໃຫ້ຢຸດພັກສັບປະດາລະ 1 ວັນ ຈຶ່ງຈະດີທີ່ ສຸດ ການທີ່ສັບປະດາໜຶ່ງມີ 7 ວັນ ມະນຸດໄດ້ຍຶດຖືວ່າດົນຄູ່ກັນກັບໂລກນີ້ ເພາະເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງໂລກໃນ 6 ວັນ ແລະພັກຜ່ອນໃນວັນທີ 7 ເພາະຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈຳເປັນຈະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ ຢຸດກິດຈະວັດປະຈຳວັນທີ່ເຄັ່ງຄຽດ ເພື່ອຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ວນໃນຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍໄດ້ມີຄວາມດີຂຶ້ນ ວັນຢຸດພັກ ຫຼື ວັນຊະບາໂຕ ປຽບໄດ້ກັບທ່າເຮືອສຳລັບເຮືອ ແຫ່ງຊີວິດຂອງມະນຸດ ທີ່ລ່ອງລອຍຢູ່ໃນທະເລຂອງຊີວິດ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະຍຸທີ່ພັດໄປພັດມາ ເມື່ອວັນຢຸດພັກຜ່ອນມາເຖິງ ກໍເໝືອນກັບໄດ້ຫຼົບໄພ ຫຼື ລີ້ຈາກພະຍຸທີ່ພັດມາຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເປັນສະຖານທີ່ເພື່ອກາ ນພັກຜ່ອນ ການເຮັດຢ່າງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເດີນທາງໄດ້ຮັບການເສີມກຳລັງໃໝ່ຂຶ້ນມາອີກ ກ່ອນການປະເຊີນໜ້າກັບການຕໍ່ສູ້ໃນຊີວິດອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສິ່ງສຳຄັນອີກປະການໜຶ່ງຄື ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ໄດ້ຢູ່ ພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາກັນ ໄດ້ທຳກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ ເປັນໂອກາດດີທີ່ຈະສ້າງຄວາມຮັກ ແລະ ຜູກພັນໃນຄອບຄົວ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຕາມຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າວັນທີ 7 ຄືວັນເສົາ ຖືເປັນວັນພັກຜ່ອນ ເປັນເວລາທີ່ໄ ດ້ເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າ ໄດ້ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ ຂະນະທີ່ຄົນຈຳນວນມາກມາຍຖືເອົາວັນອາທິດເປັນວັນຢຸດງານ ເພື່ອເປັນການທົດແທນວັນເສົາ ແຕ່ສຳລັບຄົນຢິວ ເຂົາຍຶດຖືເອົາວັນເສົາເປັນວັນຢຸດພັກ ງານ ເໝືອນກັບກຸ່ມຄຣິດສະຊົນບາງກຸ່ມທີ່ຍຶດຖືຕາມພະບັນຍັດ 10 ປະການ ຂໍ້ທີ 4 ເຂົາເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ພະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ພະອົງຊົງເປັນເຈົ້າຂອງວັນຊະບາໂຕ ຫຼື ວັນຢຸດພັກ ຕາມຄວາມໝາຍທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຕັ້ງແຕ່ ແຮກສ້າງໂລກແລ້ວວ່າ

ທີ່ຈະຕິດຕາມມາໃນສັບປະດາໃໝ່ອີກຕໍ່ໄປ ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງຢາກຊາບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ກໍສາມາດສຶກສາໄດ້ຈາກບົດຮຽນພົບແລ້ວ ທີ່ທາງລາຍການຍິນດີຈະສົ່ງມາໃຫ້ ແລະ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນ ອີກລາຍການຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ

P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org l a o @ a w r . o r g
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແນ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ